ການໂຈມຕີກຸ່ມຮູຕີທີ່ນຳພາໂດຍສະຫະລັດ ແມ່ນເປັນການຕອບໂຕ້ຕໍ່ການໂຈມຕີດ້ວຍເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບ ແລະ ລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດໃນທະເລແດງ ເຊິ່ງເປັນຊ່ອງທາງການຂົນສົ່ງທາງທະເລທີ່ສຳຄັນ ເຈົ້ າໜ້າທີ່ຂອງອອສເຕຣເລຍໄດ້ຢືນຢັນວ່າ ການປົກປ້ອງເສັ້ນທາງການຄ້າໂລກນັ້ນ ແມ່ນເປັນຄວາມສຳຄັນຢ່າງຍິ່ງຕໍ່ຜົນປະໂຫຍດແຫ່ງຊາດຂອງອອສເຕຣເລຍ ການາດາ ແລະ ເນເທີແລນ ກໍເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂ ອງການປະຕິບັດການທາງທະຫານນີ້ເຊັ່ນກັນ ການສະໜັບສະໜູນຂອງອອສເຕຣເລຍ ໃນການໂຈມຕີເປົ້າໝາຍກຸ່ມຮູຕີນັ້ນ ລວມມີກຳລັງປ້ອງກັນຊາດ ໃນອັນທີ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ໄດ້ກ່າວວ່າເປັນບົດບາດທີ່ບໍ່ແມ່ນກາ ນປະຕິບັດການ ໂດຍໜ້າທີ່ທີ່ແນ່ນອນຂອງພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ຖືກເປີດເຜີຍ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແອນໂທນີ ອາລບານີສ ກ່າວຕໍ່ບໍລິສັດອອກອາກາດຂອງອອສເຕຣເລຍວ່າ ລັດຖະບານແຄນເບີຣາ ເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງ ຄວາມພະຍາຍາມຂອງນານາຊາດ ເພື່ອປ້ອງກັນການໂຈມຕີຂອງກຸ່ມຮູຕີຕໍ່ການຂົນສົ່ງໃນທະເລແດງ ໂດຍທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ We have sent the help that is required. We have operational support.
ພວກເຮົາໄດ້ສົ່ງການຊ່ວຍເຫຼືອທີ່ຈຳເປັນ ພວກເຮົາມີການສະໜັບສະໜູນການປະຕິບັດການຢູ່ທີ່ສຳນັກງານໃຫຍ່ໃນບາເຣນ ພວກເຮົາມີການວິເຄາະທີ່ເໝາະສົມ ແລະ ພິຈາລະນາຢ່າງຮອບຄອບ ແລະ ການ ດຳເນີນການເພື່ອຜົນປະໂຫຍດແຫ່ງຊາດຂອງອອສເຕຣເລຍ ແລະ ນັ້ນເປັນພື້ນຖານຂອງການສະໜັບສະໜູນຂອງພວກເຮົາຈົນມາຮອດຈຸດນີ້ ໂຄສົກຂອງພັກປົກປ້ອງ Greens ອອສເຕຣເລຍ ທ່ານ ເດວິດ ຊູບຣິດຈ໌ ກ່ າວຕໍ່ສື່ມວນຊົນທ້ອງຖິ່ນວ່າ ມັນເປັນການຫຼອກລວງຂອງລັດຖະບານສະຫະລັດ ແລະ ອອສເຕຣເລຍ ທີ່ຈະທຳການໂຈມຕີທາງອາກາດໃສ່ທີ່ຕັ້ງຂອງກຸ່ມຮູຕີໃນເຢເມນ ໃນຂະນະທີ່ອ້າງວ່າພວກເຂົາຕ້ອງກາ ນຫຼີກລ່ຽງການແຜ່ລາມອອກຂອງຄວາມຂັດແຍ່ງຢູ່ໃນເຂດກາຊາ ກຸ່ມຮູຕີທີ່ໜູນຫຼັງໂດຍອີຣານ ກ່າວວ່າຕົນກຳລັງສະໜັບສະໜູນກຸ່ມຮາມາສ ໃນສົງຄາມຕໍ່ຕ້ານອິສຣາແອລຢູ່ເຂດກາຊາ ການປະທະກັນໄດ້ເລີ່ ມຂຶ້ນ ຫຼັງຈາກທີ່ກຸ່ມຫົວຮຸນແຮງຮາມາສ ໄດ້ເປີດການໂຈມຕີຢ່າງໂຫດຮ້າຍໃສ່ອິສຣາແອລໃນວັນທີ 7 ຕຸລາ ພວກມືປືນໄດ້ສັງຫານປະຊາຊົນປະມານ 1,200 ຄົນ ເຊິ່ງສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນພົນລະເຮືອນ ແລະ ໄດ້ຈັບຕົວປະ ກັນເຂົ້າໄປໃນເຂດກາຊາ ເພື່ອເປັນການຕອບໂຕ້ ລັດຖະບານອິສຣາແອລຈຶ່ງໄດ້ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາວ່າຈະກຳຈັດກຸ່ມຮາມາສ ໂດຍລັດຖະບານອິສຣາແອລໄດ້ເປີດການໂຈມຕີທາງອາກາດ ແລະ ບຸກໂຈມຕີທ າງພາກພື້ນດິນຂອງບໍລິເວນຊາຍຝັ່ງທະເລ ປະຊາຊົນຫຼາຍພັນຄົນໄດ້ເສຍຊີວິດ ແລະ ຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍໄດ້ຖືກຍົກຍ້າຍ ອາທິດນີ້ ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດອອສເຕຣເລຍ ທ່ານນາງ ເພນນີ ວອງ ຈະມາຢ້ ຽມຢາມພາກພື້ນດັ່ງກ່າວຢ່າງເປັນທາງການ ທ່ານນາງຈະພົບປະກັບຄອບຄົວຂອງບັນດາຕົວປະກັນຊາວອິສຣາແອລ ພ້ອມທັງຜູ້ເຄາະຮ້າຍຈາກຄວາມຮຸນແຮງຂອງຜູ້ຕັ້ງຖິ່ນຖານຊາວອິສຣາແອລຢູ່ໃນເຂ ດເວສແບັງທີ່ຖືກຍຶດຄອງ ອອສເຕຣເລຍກ່າວວ່າ ອິສຣາແອລມີສິດທີ່ຈະປ້ອງກັນຕົນເອງ ພາຍຫຼັງການບຸກໂຈມຕີຂອງກຸ່ມຫົວຮຸນແຮງຮາມາສ ໃນທາງດ້ານການເມືອງ ແຄນເບີຣາ ໝັ້ນໝາຍຈະແກ້ໄຂບັນຫາ ສອງລັດ ໂດຍທີ່ອິສຣາແອລ ແລະ ປາແລັສໄຕນ໌ໃນອະນາຄົດຈະຢູ່ຮ່ວມກັນພາຍໃຕ້ຂອບເຂດທີ່ໄດ້ຮັບການຍອມຮັບຈາກສາກົນ ອາດນະສັກ ວີໂອເອ